From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອັດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ໄດ້ໄຊຊະນະອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງກ ານສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ເຮລີ ຢູ່ໃນລັດຂອງທ່ານນາງ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຂອງ ຈາກນັກຂ່າວຂ ອງພວກເຮົາປະຈຳແລງວັນຈັນມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານ ທຣຳ ຍັບໃກ້ເຂົ້າເພື່ອການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງອີກຄັ້ງໜຶ່ງກັບທ່ານ ໄບເດັນ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ເດີນໜ້າແຜນການໂຈມຕີເມື ອງຣາຟາ ໃນຂະນະທີ່ການຢຸດຍິງລະຫວ່າງອິດສະຣາແອນ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ ແລະ ໂດຣນຂອງຣັດເຊຍໂຈມຕີຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຢູໂຣບເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອສະແດງການ ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍຂ່າວການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ອັດນະສັກ ເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານ ທຣຳ ຊິໄດ້ໄປແ ຂ່ງກັບທ່ານ ໄບເດັນ ບໍ່ທ້າຍປີນີ້ ໂອ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງວ່າສູງເຈົ້າ ແມ່ນລະ ເພາະວ່າທ່ານກະໄປແຂ່ງບ່ອນໃດກະໄດ້ຊະນະທຸກບ່ອນຫັ້ນ ສຳລັບພັກຣີພັບບລິກັນ ເນາະ ລະກະ ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງທຳຄວາມພະຍາຍາມ ທຳຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວໃນການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ເປັນຄັ້ງທີ 3 ລຽນ ຕິດ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນກັນອີກຄັ້ງຂອງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ທ່ານໄດ້ພ່າຍແພ້ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເມື່ອປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ ຊະນະຢ່າງງ່າຍດາຍ ເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍຄະແນນ 60 ຕໍ່ 40 ເປີເຊັນ ຕໍ່ຄູ່ທ້າຊິງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຍັງເຫຼືອຄົນສຸດທ້າຍ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ເຊິ່ງທ່ານນາງເຄີຍເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈ ຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນລັດຂອງທ່ານນາງເອງ ຄືລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ ຈາກປີ 2011 ຫາ 2017 ທ່ານ ທຣຳ ຕອນນີ້ໄດ້ຊະນະລຽບທຸກການແຂ່ງຂັນໃນຕາຕະລາງກອງປະ ຊຸມຕົ້ນລະດູ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະຕັດສິນມອບຄະແນນບັນດາຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງໃຫ້ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມການສະເໜີຊື່ແຫ່ງຊາດຂອງລະດູຮ້ອນນີ້ ຜົນທີ່ອອກມາຈະບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ລົງແຂ່ ງຂັນອື່ນໆ ຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ສຳລັບການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກ ແລະ ນຳໜ້າທ່ານນາງ ເຮລີ ທີ່ຢູ່ອັນດັບສອງຫ່າງໄກ ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຜົນຄະແນ ນຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນຈຸດຈົບນິທານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປລັດມິຊິແກນ ສຳລັບການຊຸມນຸມກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນລັດທາງພາກຕາເວັນອອກ ຕອນກາງດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ທ່ານນາງໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຈົນຮອດການແຂ່ງຂັນ Super Tuesday ໃນວັນທີ 5 ມີນາ ເວລາທີ່ 15 ລັດຈະທຳການລົງຄະແນນສຽງ ຊຶ່ງເຮົາມີລາຍງານຫຼັງຈາກຂ່າວພ າກທີ 1 ອານາສັກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງເລັ່ງເດີນໜ້າແຜນການບຸກໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາຂອງເຂດກາຊາ ເພື່ອຖອນຮາກຖອນໂຄນພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງຄັ້ງໃໝ່ ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດໃນສົງຄາມ 5 ເດືອນ ທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວ ປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຈັບໄວ້ຕື່ມອີກ ຜູ້ນຳອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປະຊຸມກັບຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດນີ້ ເພື່ອອະນຸມັດແຜນການປະຕິບັດງານສຳລັບປະຕິບັດການໃນ ເມືອງຣາຟາ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ Face the Nation ຂອງອົງການຂ່າວ CBS ວ່າ ເມື່ອກອງທັບອິສຣາແອລເລີ່ມປະຕິບັດການຣາຟາ ບ່ອນທີ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ໄດ້ໄປລີ້ໄພເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະປ້ອງ ກັນຕົນເອງຈາກສົງຄາມ ມັນຈະເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດຈາກໄຊຊະນະໃນເຂດກາຊາ ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ແລະ ຕົວປະກັນຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກການເຈລະຈາຄັ້ງໃ ໝ່ຢູ່ໃນກາຕາຫຼືບໍ່ ໂດຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມຮາມາສຈຳເປັນຕ້ອງລົງມາຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພົບປະກັນໃນຕອນແລງວັນອາທິດອີກ ເພື່ອທົບທວນຄືນແຜນການທາງທະຫານສອ ງຝ່າຍ ຊຶ່ງເລີ່ມທັງການຍົກ ເຊິ່ງລວມທັງການຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນປາແລັສໄຕນ໌ອອກຈາກພາກພື້ນຂອງເຂດກາຊາ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອີຈິບ ພຸດທະສອນ ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ກອງກຳລັ ງຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຄືນວານນີ້ ດ້ວຍໂດຣນ 14 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟ 6 ລູກ ກອງທັບອາກາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງໂດຣນ 9 ລຳ ຈາກ 14 ລຳຕົກ ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນຄາຄິບ ດນິ ແລະ ນ ດນິໂປຣເປຕຣອຟ ຢູເຄຣນຍັງໄດ້ທຳລາຍລູກສອນໄຟ 3 ລູກ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ ການໂຈມຕີຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບກະກຽມທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມກັນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບັນຍາຍຂອງວັງເຄຣມລິນ ວ່າ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງຈະຊະນະສົງຄາມທີ່ຕອນນີ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 3 ອີງຕາມການກ່າວຂອງຝຣັ່ງ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອມານູເອລ ມາຄຣົງ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດາຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນຢູໂຣບມາ ທຳນຽບເອລີເຊ ສຳລັບການປະຊຸມເຮັດວຽກທີ່ຖືກແຈ້ງໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼັງຈາກສິ່ງທີ່ປຶກ ສິ່ງທີ່ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານເວົ້າວ່າ ເປັນການຮຸກຮານທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນຂອງຣັດເຊຍໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຈິມ ໂອບຣາຍອັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບບັນຫາຢູໂຣບ ແລະ ຢູໂຣບເອເຊຍ ຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາຈະເປັນຕົວແທນໂດຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປ ະເທດ ທ່ານ ບິລ ແບລ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ພັກລັດຖະບານຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາສູງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊນ ໄດ້ກັບຄືນສູ່ການເມືອງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ກ້າວລົງຈາ ກຕຳແໜ່ງໃນປີກາຍນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP ຫຼັງຈາກການປົກຄອງແບບເຂັ້ມງວດມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ທົດສະວັດ ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ໄດ້ມອບອຳນາດໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານ ທ່ານ ຮຸນ ມາເນດ ຫຼັງຈາກການ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ມີການຄັດຄ້ານທີ່ສຳຄັນໃດໆເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ໃນເວລານັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະລາອອກຈາ ກຕຳແໜ່ງ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ອິດທິພົນ ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດໄດ້ປິດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້ ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫຼື CPP ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານໄດ້ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວາ ດເອົາບ່ອນນັ່ງຂອງສະພາສູງ ເຊິ່ງເປັນສະພາຂັ້ນສູງສຸດຂອງປະເທດ ໂຄສົກທ່ານ ຊົກ ອີສານ ກ່າວວ່າ ຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກ CPP ຊະນະຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຈາກທັງໝົດ 58 ບ່ອນນັ່ງ ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່ າ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງ ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ພັກຈະສະເໜີຊື່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານສະພາສູງ ໂດຍໃຫ້ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະມຸກລັດ ເມື່ອກະສັດສະເດັດ ໄປຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄາດການວ່າຈະມີການປະຊຸມໃນເດືອນເມສານີ້ ພຸດທະສອນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອີຣ່ານໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດຕໍ່ເຢເມນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົ າເຈົ້າກຳລັງພະຍາຍາມເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ວິກິດການຢູ່ໃນພາກພື້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ໃນວັນເສົາກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກອງກຳລັງຂອງອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດໄດ້ທຳການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີ 18 ແຫ່ງໃນເຢເມນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄື້ນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານໃສ່ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງໃນບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ ທ່ ານ ນາເຊີ ຄານານີ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ອາເມລິກາ ແລະ ອັງກິດພະຍາຍາມເພີ່ມຄວາມທະວີເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ວິກິດການຕ່າງໆຢູ່ໃນພາກພື້ນ ພ້ອມດ້ວຍການຂະຫຍາຍຂອບເ ຂດສົງຄາມ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ທ່ານຄານານີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ແນ່ນອນ ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໂດຍພາລະການ ແລະ ມີທ່າທີຮຸກຮານແບບນີ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ບໍ່ມີສະເຖຍລະ ພາບໃນພາກພື້ນ ກໍຍັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນແລ້ວ ຊ້ຳຍັງຈະບໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃດໆ ສຳລັບບັນດາປະເທດຜູ້ຮຸກຮານເຫຼົ່ານີ້ອີກດ້ວຍ ທ່ານໄດ້ກ່າວປະນາມສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດຕື່ມວ່າ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດ ຳເນີນງານເຄື່ອນໄຫວຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຍຸຕິການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງອິດສະຣາແອລຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ພວກກຸ່ມກະບົດຮູຕີກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງພວກເຂົາໃສ່ການຂົນສົ່ງໃນ ທົ່ວບໍລິເວນທະເລແດງ ເປັນການສະໜັບສະໜູນຊາວປາເລສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ຜົນເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ອານາຈັກ
ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລົດຍົນຂອງຢູໂຣບ ແລະ ພວກຜູ້ສະໜອງອາໄຫຼ່ທີ່ຂະຫຍາຍອອກແລ້ວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກຳລັງປະເຊີນກັບປີທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະຕ້ອງຕັດຕົ້ນ ທຶນຂອງລົດໄຟຟ້າລົງ ເພື່ອຕ້ານກັບຄູ່ແຂ່ງຈາກຈີນ ທີ່ກຳລັງນຳເອົາຍານພາຫະນະທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າມາທ້າທາຍພວກເຂົາ ຢູ່ໃນສະໜາມແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົ ງການຂ່າວຣອຍເຕີ ຄຳຖາມສຳຄັນແມ່ນວ່າ ພວກຜູ້ຜະລິດລົດຍົນຂອງຢູໂຣບສາມາດບີບບັງຄັບເອົາຈາກພວກຜູ້ສະໜອງອາໄຫຼ່ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມປົດຄົນງານອອກແລ້ວນັ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ໂດຍທີ່ບໍລິສັດຂະໜາດນ້ ອຍກວ່າຈຳນວນຫຼາຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກບັນຫາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດລົດຍົນທີ່ມີມູນເຊື້ອຂ ອງຢູໂຣບ ແລະ ພວກຜູ້ຜະລິດລົດຂອງຈີນທີ່ສຸມໃສ່ລົດໄຟຟ້າ ຫຼື EV ຫຼາຍກວ່າ ຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນອາທິດນີ້ ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງລົດໃນນະຄອນເຈນີວາ ເຊິ່ງກຳລັງຈະກັບຄືນມາອີກຄັ້ງ ລຸນຫຼັງທີ່ ຂາດ ຫາຍໄປເປັນເວລາ 4 ປີ ຍ້ອນການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັ ງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັ ບບລິກັນໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ເມື່ອວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ໂດຍເອົາຊະນະອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ໃນລັດບ້ານເກີດຂອງທ່ານນາງ ແຕ່ທ່ານນາງ ເຮລີໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາຫາສຽງຈົນເຖິງວັນຊຸບເປີອັງຄານໃນຕົ້ນເດືອນມີນານີ້ ເມື່ອແກນນຳຂອງພັກຈາກລັດອື່ນໆ ຈະລົງຄວາມເຫັນວ່າ ຜູ້ໃດຈະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນກັບປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ແຄເທີຣີນ ກິບສັນ ນັກຂ່າວປະຈຳລັດຖະສະພາຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານຕື່ມ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ເປັນໄຊຊະນະອີກຄັ້ງໜຶ່ງສຳລັບອະດີດປ ະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ທ່ານແນໃສ່ເພື່ອກັບຄືນໄປດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ໄຊຊະນະທີ່ ໃຫຍ່ອີກກວ່ານີ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ສຳລັບການຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ກໍຄືທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ທີ່ໄດ້ລົ້ມແຫຼວໃນການເອົ າຊະນະຢູ່ຖິ່ນຖານຂອງທ່ານນາງ ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ກ່າວວ່າ There are huge numbers of voters ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ມີຈຳນວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຫຼວງຫຼາຍໃນການເລືອກຕັ້ ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທາງເລືອກອື່ນ ທ່ານນາງເຮລີໄດ້ວາງຕົນເອງເປັນທາງເລືອກອື່ນ ໃຫ້ແກ່ພວກມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຢາກເຫັນຄູ່ແຂ່ງເກົ່າ ລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ແລະປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່ານນາງເປັນຜູ້ທີ່ໜຸ່ມກວ່າ ແລະມີພະລັງວັງຊາຫຼາຍກວ່າທີ່ເປັນທາງເລືອກອື່ນ ທ່ານສກັອ ດ ຣີດ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງເຮລີ ກ່າວວ່າ in the United Nations as our ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງເປັນໄດ້ດີຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນຖານະຜູ້ນຳພາຂອງພວກເຮົາປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຂ້ອຍຄິດວ່າທ່ານນາງມີປະຫວັ ດດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ດີແທ້ໆ ຄິດວ່າເພິ່ນຄວນເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ ແລະເພິ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຕ້ອງຕິທ່ານນາງເຮລີວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການຈັດຕັ້ງທາງການເມືອງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກວ່າຜູ້ໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະປ່ອນບັດໃຫ້ ທ່ານນາງແຄນດິສ ຮູສ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກ່າວວ່າ She's kind of a bought for hire, like her opinion sways ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ລາວເປັນປະເພດຊື້ຈ້າງໄດ້ ຄືວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວອ່ຽງໄປອ່ຽງມາ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະກອບສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຈ່າຍໃຫ້ລາວຫຼາຍກວ່າໝູ່ ອັນນັ້ນເປັນປະເພດບ່ອນທີ່ຄ ະແນນສຽງຂອງລາວຈະລົງໄປໃຫ້ ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳຢູ່ທີ່ນີ້ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມລົງແຂ່ງຂັນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024 ນີ້ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອອຳນາ ດ ແຕ່ເພື່ອປະຊາຊົນ ທ່ານໄມກ໌ ດາເທຣດ ຜູ້ປ່ອນບັດໃຫ້ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ Go back to better economy, freedom. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການກັບຄືນໄປເມື່ອເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່ານີ້ ເສລີພາບ ເອົາພວກຄົນກໍ່ອາຊະຍາກຳອອກໄປ ຄືກັນກັບລັດຖະບານຊຸດປົກຄອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄຊຊະນະຢູ່ທີ່ນີ້ໃນບ້ານຂອງທ່ານນາງ ຄວນຈະສົ່ງເສີ ມຕຳແໜ່ງການເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງທ່ານນາງເຮລີ ແຕ່ທ່ານນາງກໍໄດ້ເບິ່ງໄປໜ້າເຖິງຊຸບເປີອັງຄານຢູ່ແລ້ວ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນານີ້ ເມື່ອປະກອບດ້ວຍ 15 ລັດຂອງສະຫະລັດ ແລະດິນແດນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງອາເມຣິກ າທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຈະມອບຄະແນນຂອງບັນດາຜູ້ແທນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອການຖືກສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນາງ ເຮລີຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນວົງກວ້າງກວ່າຢູ່ທົ່ວປະເທດ ທ່ານນາງ ໂຟລ ຟີລິບສ໌ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງເຮລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍສາມາດພູ ມໃຈກັບລາວ ເວລາທີ່ລາວເວົ້າ ທີ່ວ່າລາວບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບໝົດທຸກຄົນ ລາວເບິ່ງຄືວ່າເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດແທ້ໆ ພວກມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ບາງສ່ວນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ ນວ່າທ່ານທຣຳເປັນຜູ້ນຳໜ້າໝູ່ກໍຕາມ ສີ່ຄະດີທາງອາຍາທີ່ກຳລັງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ນັ້ນ ອາດຈະປ່ຽນແປງສະຖານະການຂອງການແຂ່ງຂັນກໍເປັນໄດ້ ທ່ານໄມຄ໌ ແຄລຈ໌ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ກ່ າວວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າເອົາລາວເຂົ້າຄຸກກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ແລ້ວຈະເປັນແນວໃດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ສະນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ອາດເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອ ງພັກຣີພັບບລິກັນຄົນຕໍ່ໄປ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈ ທ່ານແຄລຈ໌ ແລະພັນລະຍາຂອງທ່ານ ໄດ້ຕ້ອງຕິຄະດີອາຍາຂອງສານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ແນໃສ່ທ່ານທຣຳ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກວ່າຜູ້ໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ ປ່ອນບັດໃຫ້ ໄຊຈະເລີນສຸກ ວີໂອເອ
ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທຍັງຈະສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຄັດຄ້ານການຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າ ປະເທດໄທຍັງມີພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ເກີນການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ຈັງຫວັດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທຍັງສືບຕໍ່ການປະສານງານຢ່າງ ໃກ້ຊິດກັບຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດໄທ ເພື່ອສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່ຈະຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10,500 ເມກາວັດ ຊຶ່ງເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົ ນໄທ ແລະຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທົບທວນແຜນການດັ່ງກ່າວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກລັດຖະບາ ນໄທກໍຕາມ ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຄັດຄ້ານແຜນການດັ່ງກ່າວກໍຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າປະເທດໄທມີພະລັງງານໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ເກີນການຊົມໃຊ້ຕົວຈິງກວ່າ 50% ທັງການຕົກລົງ ຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວກໍຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງໄທອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າເປັນການຕົກລົງທີ່ປະຊາຊົນໄທໃນຖານະຜູ້ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໃນການຕົກລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານເ ຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການທີ່ເລົາບອກວ່າເລົາຕ້ອງມີຈຳນວນພະລັງງານເທົ່ານີ້ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ການທີ່ເຮົາບອກວ່າເຮົາຕ້ອງມີຈຳນວນພະລັງງານເທົ່ານີ້ຈາກປະເທດເ ພື່ອນບ້ານ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ໄປເຊັນ MOU ກັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວເດ ບັດມາເບິ່ງປຽບທຽບກັບຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການໃຊ້ພະລັງງານໃນໂຮງໄຟຟ້າທີ່ເຮົາມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລ້ວກໍໄຟຟ້າທີ່ລົ້ ນເກີນຢູ່ແລ້ວ ຫັກລົບກົບໜີ້ໄປແລ້ວເຮົາກໍພົບວ່າອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ໄຟຟ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ວ່າປະເດັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ທີ່ເລື່ອງຂອງຄວາມຕ້ອງການ ອັນນີ້ຄືປະເດັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ ປ ະເດັນຢູ່ທີ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຈົ້າແມ່ນບໍ່ ກໍຄືຕົກລົງກັນແລ້ວ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານເສດຖາ ທະວີສິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານໄທໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາປະເທດໄທໃຫ້ເປັນສູນກາງກ ານເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານພະລັງງານສະອາດຂອງອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2029 ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂອງໄທກັບທຸກປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະໄທຍັງຈະຮັບ ຊື້ພະລັງງານສະອາດຈາກລາວ ລວມເຖິງການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາການຜະລິດພະລັງງານສະອາດໃນໄທໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50 ເປີເຊັນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດໃ ນ 5 ປີຂ້າງໜ້າດ້ວຍ ແຕ່ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍເຫັນວ່າພະລັງງານສະອາດທີ່ຜະລິດຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໂ ດຍສະເພາະແມ່ນເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ທັງໃນຈີນ ແລະ ລາວ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍ າວນານ ດັ່ງທີ່ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຊື້ໄຟຟ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບໂລງໄຟຟ້າເອກະຊົນໃນເພື່ອນບ້ານເນ່ຍ ການຊື້ໄຟຟ້າລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບໂຮງໄຟຟ້ າເອກະຊົນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຫັ້ນ ສັນຍາມັນ 25 ປີເນາະ 25 ປີຫັ້ນ ມັນແນ່ນອນວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ກຳໄລທີ່ເຈົ້າລົງທຶນໄປ ທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໄວ້ວ່າ ເອີ ລາຄາເທົ່ານີ້ກຳໄລຈະຕ້ອງໄດ້ເທົ່ານີ້ ອັນນີ້ແນ່ນອນ ເພາະວ່າມັນ ຖືກເຊັນໄວ້ດ້ວຍສັນຍາໄລຍະຍາວ ກໍຄືທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ ໄອ້ take or pay ກໍຄືໃຊ້ບໍ່ໃຊ້ກໍຕ້ອງຈ່າຍ ອັນນີ້ເປັນປະເດັນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງໆຫັ້ນ ເຂົາກໍເລີຍສົນໃຈທີ່ຈະໄປລົງທຶນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຼາຍກວ່າປະເທດໄທດ້ວຍ ສ່ວນນັກທຸລະກິດໃນພາກພະລັງງານຂອງໄທໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ອະນາຄົດຂອງການພັດທະນາພາກພະລັງງານຂອງລາວໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດຈາກຈີນແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວກັບບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຂອງຈີນເມື່ອປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍລ່ າສຸດ ບໍລິສັດ China Datang Overseas Investment ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development ມະຫາຊົນຂອງໄທ ກໍໄດ້ຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບ່ງ ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ເພື່ອສົ່ງໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ໄທ ກໍຄືສ່ວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້ກະແສໄຟຟ້າ ຈາກລາວໃນປະລິມານ 15,000 ເມກາວັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການສາມາດທີ່ຈະ ຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມໃນໄທໄດ້ດ້ວຍນັ້ນ ກໍຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນໄດ້ຄວບຄຸມທຸລະກິດພາກພະລັງງານຂອງ ລາວໄດ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບໃນຂ່າວ

The UN Children's Agency UNICEF says the situation is catastrophic.
We estimate nearly 1.4 million children in Nigeria, Somalia, Yemen and South Sudan where famine was just declared. t be severely malnourished and at imminent risk of death.
Catastrophic describes something involving great damage or suffering.
It also means something that is extremely tragic or unsuccessful.
Catastrophic is the adjective form of the noun catastrophe.
Go to our website for more news words.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ
This news word is used during terrible situations.
ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້

ແມ່ນຄຳຄຸນນາມທີ່ມາຈາກຄຳນາມທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄວາມຫາຍະນະ Go to our website for more news words.
ໄປເບິ່ງຄຳສັບໃນຂ່າວເພີ່ມຕື່ມ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ນັກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວ ຕ້ ອງແບກຮັບຕົ້ນທຶນໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດສູງຂຶ້ນ ເພາະຕ້ອງຈ່າຍທັງພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ທີ່ລວມທັງຄ່າອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆນຳດ້ວຍ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັ ງໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ
ຍານອະວະກາດສຳຫຼວດດວງເດືອນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ລົງຈອດເທິງດວງເດືອນ ໄດ້ສ້າງເລື່ອງທີ່ແປກປະຫຼາດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໂດຍຕື່ນຂຶ້ນມາຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຫຼັບໄປເປັນເວລາ 2 ອາທິດ ອົງການອະວະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ ນໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຍານອະວະກາດສຳຫຼວດດວງເດືອນສະຫຼາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SLIM ໄດ້ລົງຈອດເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ແບບຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງອ່ຽງ ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນເກັບແສງຕາເວັນຫັນໄປຜິດທາງ ໃນຂ ະນະທີ່ມຸມຂອງດວງອາທິດປ່ຽນໄປ ມັນຈຶ່ງມີຊີວິດຄືນມາ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການສັງເກດການທາງດ້ານວິທະຍາສາດຂອງຂຸມພູຂອງດວງເດືອນ ດ້ວຍກ້ອງທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ອີງຕາມການ ກ່າວຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າຍານອະວະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື JAXA ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼັບໄປອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຂະນະທີ່ຄວາມມືດໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄ່ຳຄືນຂອງດວ ງເດືອນທີ່ໂຫດຮ້າຍ JAXA ມີຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າມັນຈະຕື່ນຂຶ້ນມາອີກເທື່ອໜຶ່ງຫຼືບໍ່ ມື້ວານນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງຄຳສັ່ງໄປຫາ SLIM ເຊິ່ງມັນໄດ້ຕອບມາ JAXA ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ X ອາດນະສັກ
ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 5.8 ທີ່ໄດ້ກະທົບເຂດເມືອງກາກີ ໃນເຂດຊິນຈຽງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ ໃນຕອນທ່ຽງ ເວລາ 12 ໂມງ 12 ໂມງ 14 ນາທີ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນອັ ໃນວັນອາທິ ດວານນີ້ ສູນກາງເຄືອຂ່າຍດ້ານແຜ່ນດິນໄຫວຂອງຈີນ ຫຼື CENC ກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ Reuters ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໄດ້ຖືກຕິດຕາມເບິ່ງ ແມ່ນຢູ່ທີ່ 41.15 ອົງສາເສັ້ນຂະໜານເໜືອ ແລະ ຢູ່ທີ່ 78.41 ອົງ ສາເສັ້ນແວງຕາເວັນອອກ ໂດຍມີຄວາມເລິກ 11 ກິໂລແມັດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງ CENC ຈົບຂ່າວ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ